SBS Radio ລາວ ນີ້ແມ່ນຄຳເຫຼັກ ທອງວິລຸຍ ທີ່ພາກລາຍການພາສາລາວ ໜ້າທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ສະບາຍດີ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການປັບໃຫ້ທັນການໂດຍຫຍໍ້ໆ ສ່ວນລາຍລະອຽດແທ້ ໃຫ້ກົດອ່ານກົດເບິ່ງໃນຫົວຂໍ້ ເລື່ອງອັນດຽວກັນນີ້ ທີ່ເປັນບົດຂຽນໄວ້ໃຫ້ອ່ານ ແລະ ໃຫ້ກົດຄົ້ນຊອກຫາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ຫົວຂໍ້ເລື່ອງໃນມື້ນີ້ແມ່ນ ປັບໃຫ້ທັນການ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນລັດ New South Wales ມີຄົນຕາຍໃໝ່ຍ້ອນໂຄວິດ-19 2 ຄົນ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດຂອງ ທ່ານກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນອົດສະຕຣາເລຍ ສຳລັບ 25 ກໍລະກະດາ 2021 New South Wales ມີຄົນຕາຍອີກ 2 ຄົນຍ້ອນໂຄວິດ-19 ທຸກກໍລະນີໃໝ່ໃນລັດ Victoria ມີສາຍພົວພັນໄປເຖິງການລະບາດຂອງປັດຈຸບັນນີ້ ລັດຖະບານອົດສະຕ ຣາເລຍໄດ້ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Pfizer ຕື່ມ 85 ລ້ານໂດສ ໃນລັດ South Australia ການຈະສຸດສິ້ນລັອກດາວເດີນໄປຕາມແຜນການຢູ່ ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 141 ຄົນ ຈາກການຕິດແປດກັນໃນທ້ອງຖິ່ນເອງ ນາຍົກລັ ດຖະມົນຕີ ເບລີເຊຄຽນ ເວົ້າວ່າມີ 2 ຄົນເສຍຊີວິດ ທີ່ແມ່ນຍິງນາງໜຶ່ງໃນໄວ 70 ແລະ ອີກນາງໜຶ່ງໃນຂັ້ນ 70 ຕາຍທີ່ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນອາການທີ່ເປັນຢູ່ແລ້ວ New South Wales ຈະໄດ້ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Pfizer ເພີ່ມ 50,000 ໂດສ ພ້ອມດຽວກັນ ນັ້ນ ໜ່ວຍຕຳຫຼວດພິເສດອັນໜຶ່ງຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອບົ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະທ້ວງໃນວານນີ້ ໂດຍທີ່ມີໜັງສືປັບໃໝ 510 ອັນ ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ແລ້ວ ໃຫ້ກົດເບິ່ງສະຖານທີ່ຕ່າງໆຢູ່ໃນລາຍຊື່ ແລະ ແຜນທີ່ Locations of the Case ໃນລັດ Victoria ລັດ Victoria ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 11 ຄົນ ໂດຍການຕິດແປດກັນໃນທ້ອງຖິ່ນເອງ ທັງໝົດນັ້ນຢູ່ໃນຄວາຣັນຕີນຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ເປັນມັນ ແລະ ມີສາຍພົວພັນກັບກໍລະນີຕ່າງໆໃນລາຍຊື່ ແລະ ແຜນທີ່ ທາງກ ານຕ່າງໆຍັງຈະຢັ້ງຢືນການຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນວັນອັງຄານທີ 27 ກໍລະກະດາ 2021 ໃຫ້ກົດເບິ່ງສະຖານທີ່ຢູ່ໃນລາຍຊື່ ແລະ ແຜນທີ່ ໜ້າທີ່ Location of the Cases ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາທົ່ວອົດສະຕ ຣາເລຍ ອົດສະຕຣາເລຍຈະໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 Pfizer 85 ລ້ານໂດສ ໃນປີ 2022 ແລະ 2023 ລັດເຊົາອົດສະຕຣາເລຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 3 ຄົນ ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ແລະ ເຊົາອົດສະຕຣາເລຍຍັງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະ ຍົກເລີກລັອກດາວຢູ່ Queensland ມີກໍລະນີໃໝ່ 5 ລາຍ ໃນຄວາຣັນຕີນໃນໂຮງແຮມ ຕຳນານກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ວ່າຊາວໜຸ່ມທີ່ສົມບູນດີບໍ່ຖືກແຕະຕ້ອງໂດຍໂຄວິດ-19 ມັນເສຍຫາຍ ແລະ ສັງຫານຄົນແກ່ ແລະ ເຈັບປ່ວຍເທົ່ານັ້ນ ຄວາມຈິງມີຢູ່ວ່າໂຄວິດ-19 ແຕະຕ້ອງບຸກຄົນທີ່ແກ່ ແລະ ຄົນທີ່ເປັນອາການແຊກຊ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງຫຼາຍກວ່າ ແຕ່ກໍເສຍຫາຍ ແລະ ສັງຫານຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍບາງຄົນທີ່ສົມບູນດີ ຄວໍຣັນທີນ ການເດີນທາງ ຄລີນິກການ ກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment ຄວໍຣັນທີນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການກວດ ຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ ເທີຣິຕໍຣີ ໃຫ້ກົດຊອກເບິ່ງສຳລັບລັດຕ່າງໆ ຖ້າທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຍັງຕ່າງປ ະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍ ສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນ ທີ່ຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳ ໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ຖືກປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ໜ້າທີ່ເວັ ບໄຊ Smart Traveller ແລະ ໃຫ້ກົດຊອກເບິ່ງສິ່ງທີ່ທ່ານຢາກຮູ້ ມີຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 60 ພາສາຢູ່ໜ້າທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus ມີການແນະນຳອັນຖືກຕ້ອງສຳລັບລັດ ແລະ ເທີຣິຕໍຣີຂອງທ່ານ ໃຫ້ກົດເບິ່ງ

ມີຄລີນິກການກວດໃນແຕ່ລະລັດ ແລະ ເທີຣິຕໍຣີ ໃຫ້ກົດເບິ່ງ ມີຂໍ້ມູນເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment ໃນແຕ່ລະລັດ ແລະ ເທີຣິຕໍຣີ ໃຫ້ກົດເບິ່ງ SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ